ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ປະເທດອົດສະຕຣາລີຊື້ໄດ້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ເພີ່ມອີກຈາກບໍລິສັດໄຟເຊີ ປະເທດອົດສະຕຣາລີຊື້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດໄຟເຊີໄດ້ຕື່ມອີກ 10 ລ້ານໂດສ ສຳລັບທ້າ ຍເດືອນນີ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະໄດ້ຈາກບໍລິສັດ AstraZeneca ອີກໃນເດືອນມີນາປີ 2021 ແລະ ຫຼັງຈາກນີ້ກໍຈະໄດ້ຈາກບໍລິສັດ Novavax ຢາ 3 ຊະນິດນີ້ມີປະສິດທິຜົນບໍ່ຄືກັນ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ທຸກໆຄົນໃນປະ ເທດອົດສະຕຣາລີໄດ້ສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນເດືອນຕຸລາປີ 2021 Greg Hunt ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາລີເວົ້າວ່າ The government will provide COVID-19 vaccinations free

ແລະ ກ່ຽວກັບການກວດຫາໂຄວິດ-19 ແມ່ນວ່າລັດວິກຕໍເຣຍກໍຕັ້ງສູນກາງກວດນັ້ນຂຶ້ນຫຼາຍໆຂຶ້ນ ຫຼາຍຫົນແຫ່ງຕື່ມອີກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທັນກັບຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມ ພາຍຫຼັງທີ່ຊາຍພະນັກງານຄົນໜຶ່ງຕິດໂຄວິດ-19 ສ າຍພັນໃໝ່ອັງກິດ ຈາກໂຮງແຮມ Grand Hyatt ຂອງນະຄອນເມລເບີນ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ສາຍພັນໃໝ່ນັ້ນຮ້າຍແຮງກວ່າອັນເກົ່າ ແລະ ຕິດແປດກັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວກວ່າເກົ່າ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຊາຍດັ່ງກ່າວ ໄ ດ້ນຳພາໃຫ້ມີການຕ້ອງຫ້າມຂຶ້ນໃໝ່ແລ້ວ ທີ່ຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມເມື່ອຢູ່ໃນຕຶກໃນເຮືອນສາທາລະນະຊົນ ແລະ ການເຕົ້າໂຮມກັນແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 15 ຄົນຕໍ່ຄັ້ງຕໍ່ບ້ານຕໍ່ເຮືອນ

ກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນຕີເທນນິສ Australian Open ຄື Tennis Australia ເວົ້າວ່າ ຕົນມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈວ່າການແຂ່ງຂັນນັ້ນ ທີ່ຖືກກະວາງໄວ້ ຈະເປັນໄປຕາມການກະຕຽມຫ້າງໄວ້ ກະທັ້ງທີ່ພະນັກງານໃນໂຮງແຮມ Grand Hyatt ນັ້ນຕິດແປດພະ ຍາດໂຄວິດ-19 ກໍຕາມແຕ່ Australian Open ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ ຫາ ວັນທີ 31 ກຸມພາ ປີນີ້ ນັກຕີເທນນິສນັ້ນ 520 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຄ້ຳຈູນພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຄວາຣັນທີນຢູ່ໃນໂຮງແຮມນັ້ນ ແມ່ນວ່າຖືກກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ອີກ ໃໝ່ ແລະ ຖືກແຍກໂຕໃໝ່ອີກແລ້ວ ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການລົບລ້າງການຕີເທນນິສອຸ່ນເຄື່ອງກັນແລ້ວ ແລະ ເຄຣກ ໄທລີ

ຈະຖືກກວດເຫັນບໍ່ເປັນໂຄວິດ-19 ເປີເຊັນທີ່ໂຄວິດ-19 ຈະແຜ່ລະບາດຂຶ້ນໃນແມລເບີນ ເຮັດໃຫ້ບາງລັດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ບົ່ງວາງ ຫຼື ດຳເນີນການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆໃສ່ຄົນຂອງລັດວິກໂທເຣຍແລ້ວ ທ່ານ Steven Marshall ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງລັດອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ on day 1, day 5 and day 12 and at this stage to isolate
after the first test pending that result coming back.

ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແຫກອອກຈາກໂຮແຕນຄວາຣັນຕີນໄດ້ໃນໄລຍະ 2-3 ສັບປະດາ ຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ແມ່ນວ່າມັນມີກໍລະນີທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຈະມີບົດບາດຍິ່ງຂຶ້ນນຳ ແທນທີ່ຈະປະປ່ອຍໃຫ້ເປັນວຽກເປັນ ງານຂອງລັດຕ່າງໆ ສຳລັບການຄ້ຳຈູນໃນດ້ານສຸຂະພາບ ເປັນພາສາຂອງທ່ານທີ່ມີໄວ້ບໍລິການໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເພື່ອໂຕ້ຕອບໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ www.sbs.com.au ຂີດທັບໂຄໂຣນາໄວຣັສ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາ ຍ ແລະ ວິທະຍຸ